ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວໄດ້ປັບຕົວລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ລະດັບສູງສຸດ 41.26 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2023 ລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 24.37 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນທັນວາ 2023 ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄ່າຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ໂດຍດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ຍັງປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານການຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເຖິງ 232.48 ເປີເຊັນ ຕິດຕາມດ້ວຍໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ລ້ວນແຕ່ປັບຕົວສູງ ເກີນກວ່າ 200 ເປີ ເຊັນ ໂດຍລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ລາວຜະລິດໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃ ຫ້ຄ່າເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ຜັນຜວນອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈະຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນບາດ ແລະ ດອນລາສະຫະລັດນັ້ນ ກໍຄືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ພາ ກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອສົມທົບກັບການທີ່ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ວຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງເຖິງ 20.8 ເປີເຊັນ ແລະ 20.7 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ດອນລາສະຫະລັ ດ ແລະ ເງິນບາດອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຜົນທີ່ຕາມມາຄື ຄວາມສາມາດໃນການຊື້ສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນລາວຍັງສືບຕໍ່ລົດລົງ ໂດຍເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຈາກສະພາບການຄ້າລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງລ າວໄທໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າອຳນາດການຊື້ສິນຄ້າຂອງລາວຈະລົດລົງ ແຕ່ໄທກໍຍັງຄົງເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວເລື້ອຍມາ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຄ້າຊາຍແດ ນໄທລາວເນ້ຍມັນມີ 2 ຮູບແບບ ຄືການຄ້າໃນລະບົບກັບການຄ້າ ການຄ້າຊາຍແດນໄທລາວນີ້ມັນມີ 2 ຮູບແບບ ຄືການຄ້າໃນລະບົບກັບການຄ້າໂດຍປະເພນີ ພີ່ໆນ້ອງໆຄ້າຂາຍກັນເອງຊາຍແດນ ອັນການຄ້າທີ່ ເປັນການຄ້າໃນລະບົບນີ້ ປາກົດວ່າມູນຄ່າການຄ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄທເຮົາໄດ້ດຸນການຄ້າມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ການຄ້າທີ່ກະທົບແທ້ໆ ແລ້ວກະທົບຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພີ່ນ້ອງສອງຝັ່ງຊາຍແດນ ຕາມດ່ານປ ະເພນີແນ່ ອີ່ຫຍັງແນ່ ອັນນີ້ກະທົບແນ່ນອນ ເພາະວ່າຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງ ຈາກເດີມທີ່ຊື້ສິນຄ້າເທື່ອໜຶ່ງເປັນລັອດໃຫຍ່ໆ ກາຍເປັນຊື້ຫຼຸດລົງ ທັງນີ້ໂດຍສິນຄ້າທີ່ລາວນຳເຂົ້າ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະ ລາຄາໂດຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າສູງສຸດ ປະກອບມີ 10 ລາຍການສິນຄ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນັ້ນ ຄິດເປັນສັດສ່ວນເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ ຕິດຕາມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຍານພາຫະນະ ແລະ ເຫຼັກກ້າ ເປັນຕົ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ 10 ລາຍການຕົ້ນໆທີ່ດຶງເງິນຕາອອກຫຼາຍ ນີ້ ກະຊິມີ ນ້ຳມັນກາຊວນ ເນາະ ອຸປະກອນກົນຈັກ ພາຫະນະທາງບົກ ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ ແກ້ວປະເສີດ ເຄື່ອງດື່ມ ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ເຫຼັກ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ ນ້ຳຕານ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສຕິກ ຄັນຊິ ເວົ້າແລ້ວນີ້ ລວມໝົດເລື່ອງສະບຽງອາຫານນີ້ ຖ້າທຽບໃສ່ສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ ຖືວ່າໜ້ອຍຫຼາຍ ສະເພາະນ້ຳມັນນີ້ ປະມານ 17 ຫາ 20 ເປີເຊັນ ສະເພາະນ້ຳມັນ ທັງກາຊວນ ທັງແອັດຊັງບວກເຂົ້າກັນແຫຼະ ປະມານນັ້ນ ຂອ ງເງິນທີ່ໄຫຼອອກເດ້ ໂດຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ດ້ວຍການອອກພັນທະບັດເປັນສະກຸນເງິນກີບ ເຖິງ 5 ຄັ້ງ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ສາ ມາດຄວບຄຸມປະລິມານເງິນກີບ ໃນຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ການທີ່ລາວຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ເງິນບາດ ແລ ະ ດອນລາສະຫະລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຫຼຸດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະສະພາບການທີ່ເປັນຈິງກໍຄື ລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເ ຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບການທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງເລື້ອຍມາ ທັງຍັງມີອັດຕາທີ່ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍຂຶ້ນອີ ກດ້ວຍ ຄື ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 606 ກີບ ຕໍ່ 1 ບາດ ແລະ 20,677 ກີບ ຕໍ່ 1 ດອນລາສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດ ກັບສູງເຖິງ 670 ກີບ ຕໍ່ 1 ບາດ ແລະ 22,750 ກີບ ຕໍ່ 1 ດອນລາສະຫະລັ ດນັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA